ການຈັບກຸມຄຸມຂັງຂອງຫຼອດຄຳ ສົມພອນ ແລະ ສຸການ ສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າລັດຖະບານລາວ ຍັງສືບຕໍ່ຢືນແໜ້ນໃນການປາບປາມສິດເສລີພາບໃນຄວາມຄິດ ຄວາມເວົ້າ ການຂີດຂຽນ ແລະ ປະທ້ວງ ພ້ອມດຽວກັ ນ ລັດຖະບານລາວຍັງ ໜັກໜາໃນການນາບຂູ່ປະຊາຊົນໃຫ້ຢູ່ໃນຄວາມຢ້ານກົວ ການກະທຳອັນນີ້ແຕກຕ່າງປານຟ້າກັບດິນກັບຄຳໝັ້ນສັນຍາທີ່ລັດຖະບານລາວໄດ້ໃຫ້ໄວ້ຕໍ່ປະຊາຄົມສາກົນກ່ຽວເລື່ອງສິດທິພື້ ນຖານຂອງປະຊາຊົນ ມັນເປັນການລະເມີດສິດທິມະນຸດຢ່າງຮ້າຍແຮງຕາມກົດສິດທິມະນຸດນານາຊາດ